ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ເລື່ອງຫົວຂໍ້ອັບເດດໂຄວິດ-19 ນາຍົກ New South Wales ເຕືອນວ່າສິ່ງທີ່ຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດຍັງຈະມີມາຢູ່ ມີທັງເປັນບົດອ່ານ ແລະ ບົດຂຽນ ສຳລັບບົດຂຽນນັ້ນ ທ່ານສາມາດກົດອ່ານ ກົດຄົ້ນຊອກຫາ ແລະ ຄົ້ ນຄວ້າຕ່າງໆ ໃຫ້ກົດເບິ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ ຄຳເຫຼັກ ທອງວິລຸຍ ໜ້າທີ່ພາລະການພາສາລາວ ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດສຳລັບທ່ານ ກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນອົດສະຕຣາລີຍ ສຳລັ ບ 3 ກັນຍາ 2021 New South Wales ເຫັນມີຄົນປ່ວຍເປັນໂຄວິດເກືອບ 1,000 ຄົນ ຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານ ໃນ Victoria ມີບ່ອນວ່າງ 50,000 ບ່ອນວ່າງ ສຳລັບຈອງເພື່ອ AstraZeneca ACT ບົ່ງວາງການໂຈະຊົ່ວຄາວ 12 ສັບປະດາ ໃສ່ການໄລ່ອອກທີ່ເຊົ່າ ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດໃໝ່ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 1,431 ຄົນ ແລະ ຕາຍ 12 ຄົນ ເມື່ອທີ່ນາຍົກເບຣີຊິນກລຽນ ບອກເຕືອນລັດວ່າ ວິກິດແດນຕາຍັງຈະໜັກໜ່ວງຂຶ້ນຕື່ມ ໃນຂ້າງໜ້າຫຼາຍສັບປະດາ ໃນເວລານີ້ມີຄົນ 959 ຄົນ ປ່ວຍຢູ່ໃ ນໂຮງພະຍາບານເປັນໂຄວິດ-19 ຮ່ວມດ້ວຍຢູ່ໃນການປິ່ນປົວອັນໜັກໜ່ວງ 160 ຄົນ ແລະ ໃສ່ປອດທຽມ 63 ລາຍ ທາງການສາທາລະນະສຸກຄາດວ່າ ກໍລະນີເປັນໂຄວິດຈະທະວີຂຶ້ນໃນສອງສັບປະດາ ໃຫ້ຈອງການໝາ ຍນັດການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດຂອງທ່ານໃນມື້ນີ້ ໂດຍກົດໃສ່ Book your vaccine appointment ໃນ Victoria Victoria ມີຄົນເປັນໂຄວິດໃໝ່ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 208 ລາຍ ໂດຍມີ 96 ຄົນມີສາຍພົວພັນກັບບ່ອນທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ແລ້ວ ຊາຍຄົນໜຶ່ງໃນໄວ 60 ສູນເສຍຊີວິດ ນ າຍົກແອນດຣູວເວົ້າວ່າ

ມີ 16 ຄົນໃໝ່ເປັນໂຄວິດຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ໂດຍທີ່ 15 ຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນເມື່ອຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ ລັດຖະບານ ACT ບັນຍັດການໂຈະຊົ່ວຄາວ 12 ສັບປະດາ ສຳລັບການໄລ່ອອກທີ່ເຊົ່າ A 12 week moratorium on eviction for rent ທີ່ລ້າຫຼັງໃນການເສຍຄ່າ ເຊົ່າໂດຍຄົນເຊົ່າ ຍ້ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຍ້ອນການສູນເສຍລາຍໄດ້ ຫຼື ຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກເຮັດການ ຍ້ອນ lockdown ເພື່ອຈອງການໝາຍນັດການສັກວັກຊີນຂອງທ່ານ ໃຫ້ກົດໃສ່ Book your vaccination ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາໃນທົ່ ວ Australia ຈາກແຕ່ວັນຈັນທີ 6 ກັນຍາ 2021 Queensland ຈະມີ 680 ຫ້ອງໄວ້ບໍລິການຢູ່ໃນ hotel quarantine ພາຍຫຼັງທີ່ Queensland ໂຈະການເດີນທາງມາເຖິງໄວ້ ຍ້ອນບັນຫາຄວາມສາມາດຂອງໂຮງແຮມ ກະທັ້ງທີ່ເປັນຄະນະທີ່ມີບຸລິມະສິດກໍຕາມ ມີພຽງແຕ່ເ ກີນ 20 ເປີເຊັນໜ້ອຍດຽວ ຂອງຄົນ Aboriginal and Torres Strait Islander ອາຍຸທີ່ແກ່ກວ່າ 16 ປີ ຖືກສັກວັກຊີນໂຄວິດແລ້ວເຕັມສ່ວນ Jeremy Rockliff ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຕັດສະເມເນຍ ປະກາດການຈຳຕ້ອງໃຫ້ສັກວັກຊີນໂຄວິດສຳລັບພະນັກງານສາທ າລະນະສຸກໃນລັດຕັດສະເມເນຍ Quarantine ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment Quarantine ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການກວດຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ Territory ໃຫ້ກົດເບິ່ງ ຖ້າຫາກທ່າ ນຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ກົດໃສ່ click here ສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຫຼັກການ ເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕຣາເລຍ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບຖ້ຽວ ບິນສາກົນ ທີ່ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller ມີຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາ ຢູ່ນະທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານ ນະທີ່ COVID-19 Vaccine in Your Language

SBS ລາວ ແຊເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook